ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ສາມແສນໂດສ ຈາກປະເທ ດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ບັດນີ້ກຳລັງຈະເລີ່ມຕົ້ນສັກຢູກສັກຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນບາງຈຳພວກ ທີ່ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈະລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວ ຈາກຂົງເຂດແ ມ່ນ້ຳຂອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວາງແຜນຈະສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ສາມແສນໂດສ ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ ລາວກະເປັນ ເປັນສາມແສນໂດສ ທີ່ໄດ້ມາຈາກປະເທດຈີນເທື່ອທຳອິດເນາະ ທີ່ໄດ້ມີການລາຍງານໄປແລ້ວ ແຕ່ນີ້ກະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນເລື່ອງຂອງການກຽມແຜນທີ່ສັກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເນາະ ໂດຍທ່ານ ດັ ອກເຕີ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງເລື່ອງຂອງການແຈກຈ່າຍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈຳນວນສາມແສນໂດສ ເປັນວັກຊີນ ທີ່ລັດຖະບານຈີນມອບໃຫ້ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເນາະ ໂດຍວັກຊີນຈາກຊີໂນຟາມ ສາມແສນໂດສເນ້ຍ ດັ່ງກ່າວນີ້ ກະສິກະຈາຍໄປເຖິງ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍແຜນ ການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດນີ້ເລີ່ມວັນທີ 5 ເຖິງ 12 ມີນາ 2021 ເຂັມທີ 2 ລະຫວ່າງວັນທີ 5 ເຖິງ 10 ເມສາ 2021 ກະສິມີເຈົ້າໜ້າທີ່ 3 ກຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະເທດ ສິໄ ດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເປັນບຸກຄົນທຳອິດເນາະ ກະສິມີກຸ່ມໝໍ ກຸ່ມພະຍາບານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບຄົນປ່ວຍ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ດ່ານສາກົນເປັນຕົ້ນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ລະແຂວງກະອາດສິບໍ່ໄດ້ທໍ່ກັນ ອັ ນກ່ຽວກັບເລື່ອງສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຈາກຊີໂນຟາມ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສາມແສນໂດສນີ້ ແມ່ນວ່າກໍໄດ້ຮັບດົນແລ້ວ ແລ້ວກໍເກັບໄວ້ນານເຕີບແລ້ວ ການເກັບໄວ້ຫັ້ນປອດໄພບໍ່ ບໍ່ເນົ່ າບໍ່ບູດບໍ່ ບໍ່ຫຍັງບໍ່ ເພາະວ່າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຢາຂອງໄຟເຊີຫັ້ນກໍໄດ້ເອົາຖິ້ມໄປ 100 150 ໂດສບໍໃດ໋ ເພາະວ່າມັນມີການສົງໄສວ່າເກັບໄວ້ບໍ່ຖືກອຸນຫະພູມອັນຖືກຕ້ອງຫັ້ນນະ ອັນຢາສາມແສນໂດສທີ່ລາ ວໄດ້ຮັບນີ້ ແປວ່າສົມບູນດີທຸກປະການຕິ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າມີວັກຊີນຫຼອດໃດມີການເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມີເລື່ອງຂອງເກັບໄວ້ໃນ ໃນຫ້ອງເຢັນ ຫຼືວ່າທີ່ທຳຄວາມເຢັນ ແລ້ວກະທີ່ຜ່ານມາເນ້ຍ ຫຼັງຈ າກທີ່ໄດ້ວັກຊີນມາແລ້ວເນ້ຍ ກະມີຂະບວນການກວດສອບຂອງທາງການລາວ ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມປອດໄພ ແລ້ວກໍເລື່ອງຂອງການວາງແຜນ ກະເລີຍເລື່ອງຂອງການສັກກະ ກະສິຊ້າແດ່ນິດໜຶ່ງ ກະຄືກັບປ ະເທດໄທ ໄດ້ວັນທີ 24 ສິສັກໄດ້ກະ ວັນ ວັນທີ 28 ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ກໍເພື່ອທີ່ຈະກວດສອບຄຸນນະພາບ ອືມ ເພາະວ່າມັນກະຍາກແດ່ລະ ເພາະວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ມັນ ມັນກະບໍ່ສະດວກສະບາ ຍ 100 ເປີເຊັນນັ້ນລະ ແລ້ວການສັກຢູກສັກຢາສາມແສນໂດສ ໃຫ້ແກ່ ກໍລະນີຄົນພິເສດ ເຊັ່ນວ່າທາງການນັ້ນທາງການນີ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນມີການກະຕວງ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນຮຽນຊາບ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ບໍ່ວ່າ ປະຊາຊົນ ຄົນທຳມະດາສາມັນນີ້ນະ ສິ ສິ ສິໄດ້ສັກມື້ໃດ ຮູ້ບໍ່ນໍ ອັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ມີລາຍງານໂຕນີ້ອອກມາ ຍັງບໍ່ສາມາດດູເດົາໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ມາເທື່ອດຽວ ລັອດດຽວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍສິມາທະຍອຍມາເລື້ອຍໆ ແຕ່ຕອນນີ້ນະ ລັອ ດທີ່ໄດ້ມາກໍ 300,000 ໂດສ ຂອງ ຂອງລາວກໍໄດ້ມາຈາກຈີນເນາະ ແລ້ວກໍໃນສ່ວນອື່ນໆກໍສິຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ ແຕ່ຍັງບໍ່ລະບຸມື້ວັນທີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ 300,000 ໂດສນີ້ແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍທີ່ວ່າ 2,000 ໂດສທີ່ໄດ້ຮັບຕອນແລກໆພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄື ຄືລວມກັນທັງໝົດເນາະ ອືມ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ 3,200 ແຕ່ວ່າແມ່ນ 3 300,000 ຖ້ວນ ວ່າຊັ້ນຕົວເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ມັນກໍໂຊກດີຢູ່ ເພາະວ່າກໍລະນີຂອງການເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລາວນີ້ນະ ເຖິງມື້ນີ້ນີ້ ມັນຍັງບໍ່ມີໃຜຕາຍຍ້ອນຈັກຄົນຢູ່ ໃນລາວ ແລ້ວກໍເປັນພຽງແຕ່ 45 ລາຍເທົ່ານັ້ນ ລວມກັນມາຮອດເຖິງເວລານີ້ຫັ້ນນະ ແລະ ປະຊາຊົນກໍບໍ່ຮູ້ວ່າສິໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອໃດຫັ້ນກໍ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ລັດຖະບານສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບກ່ຽວກັບການຈະໄດ້ສັກຢາວັກຊີນນີ້ມື້ໃດຫັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າຫຍັງບໍ່ນໍ ອັນນີ້ກໍຄືສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ທີ່ເບິ່ງໃນເລື່ອງຂອງສື່ໂ ຊຊຽວ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິບອກວ່າ ກໍຂ້ອນຂ້າງແບບລັກສະນະຈົ່ມເນາະ ປານໃດສິໄດ້ສີດວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕອນນີ້ພ້ອມແລ້ວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າສິໄດ້ສີດມື້ໃດ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນສຽງ ສຽງຮ້ອງ ສຽງ ເອີ້ນຢູ່ໃນ YouTube ຫຼືວ່າຢູ່ໃນພວກ Facebook ສື່ໂຊຊຽວຕ່າງໆເນາະ ອັນກ່ຽວກັບປະເທດໄທນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຢາວັກຊີນຟຣີຈາກຕ່າງປະເທດແດ່ ແລ້ວເພິ່ນກໍລົງໄມ້ລົງມື ຕຽມເງິນຕຽມຄຳຊື້ ເວົ້າງ່າຍວ່າຊື້ແລ້ວບັກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຢ າຍັງບໍ່ມາຮອດເທື່ອນີ້ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ຫຼືວ່າມີຜ່ານຫູຜ່ານຕາແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຫຼືບໍ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ໄດ້ສັ່ງຊື້ຢາວັກຊີນຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ຂອງ ປະເທດໄທນີ້ຄື ຄືສັ່ງຊື້ທັງໝົດ ຍັງບໍ່ ບໍ່ມີວັກຊີນຟຣີມາ ມາໃຫ້ໃຊ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນການຊື້ເບີດ ແຕ່ວ່າຂອງ ຂອງທາງການລາວນີ້ວ່າ ເອີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ວັກຊີນສະໜັບສະໜູນ ເອີ ໃຫ້ເປົ່າ ຫຼືວ່າຟຣີນີ້ຈາກ ຈາກຈີນແ ລ້ວນີ້ ເລື່ອງຂອງການຊື້ການຫຍັງນີ້ກໍ ກໍມີການຈັດ ຕັ້ງງົບຊື້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສິມາຕອນໃດເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າເວົ້າຜິດພາດໄປ ເມື່ອກີ້ນີ້ເວົ້າວ່າໄທນີ້ໄດ້ຢາວັກຊີນຟຣີຈຳນວນໜຶ່ງ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນ ມັນແມ່ນຈົກເງິນຂອງໂຕເອງ ເອີ ຈົກ ຈົກເງິນບາດຂອງໂຕເອງຢູ່ໃນຖົງ ຊື້ ຊື້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຕະຫຼອດຮອດເຂັມສີດພຸ້ນລະໄປ ແລະ ບັດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບຢາ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຍັງບໍ່ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າເພິ່ນລົງທຶນຊື້ນີ້ລະ ກໍແມ່ນວ່າມັນຄົງຈະກິນເວລາດົນນານ ທີ່ວ່າຄົນລາວນີ້ທຸກທົ່ວໜ້າຈະຖືກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແຕ່ວ່າເຮົາມອງເບິ່ງໃນປະເທດໄ ທແລ້ວ ມັນກໍຢູ່ທາງທີວີບໍ ຫຼື YouTube ບໍ ໂຊຊຽວມີເດຍບໍ ກໍມີນັກຂ່າວ ນັກຂ່າວຜູ້ໂດ່ງດັງອອກມາວ່າ ມັນບໍ່ຈຳເປັນສິໄປສັກຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ວ່າການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ກໍແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຢາກໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທ ດ ຢາກ ໄປບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ເພາະວ່າເຂົ້າປະເທດເຂົາບໍ່ໄດ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນການທີ່ວ່າຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ທີ່ມອງເຫັນໄດ້ວ່າ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງປານໃດນີ້ ອັນນີ້ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຫຼືບໍ່ນໍ ໃນປະເທດໄທເ ນາະ ອັນນີ້ກະມີຄວາມຄິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເນາະ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ກະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເລື່ອງຂອງວັກຊີນ ເພື່ອຊິໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ສີດເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງເນາະ ໃຫ້ປອດໄພ ແຕ່ທາງລັດຖະບານເອງນີ້ ກະຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກໍຄື ເອີ ມີການສັ່ງຊື້ຈາກຫຼາຍບໍລິສັດ ແລ້ວກະເນັ້ນຢ້ຳກັບປະຊາຊົນວ່າ ພາຍໃນປີນີ້ຊິຄອບຄຸມກັນທັງໝົດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ນັ້ນລະ ເປັນແນວນັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກຳລັງຈັດແຈງຈະສັກຢາວັກຊີນ 3 ແສນໂດສ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນ SBS Radio Lao